ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ໄມໂຄຣພລາສຕິກແມ່ນຫຍັງ ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກກຳລັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບໄມໂຄຣພລາສຕິກ ໄມໂຄຣພລາສຕິກແມ່ນຫຍັງ ມັນແມ່ນຝຸ່ນ ຂອງພລາສຕິກ ເມື່ອທີ່ພລາສຕິກເພພັງເປັນຝຸ່ນນ້ອຍໆ ແລ້ວລົ້ນຕົກເຂົ້າສູ່ດິນຟ້າອາກາດ ຫ້ວຍນ້ຳລຳເຊ ແລະ ໃນທຸກຫົນແຫ່ງ ທີ່ມີຜົນສະທ້ອນໃສ່ມະນຸດທັງປວງ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ເກີດມາຈາກມາໂຄຣພລ າສຕິກ ເຮັດໃຫ້ມີການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ເພື່ອຈະຮູ້ວ່າຄວາມກະທົບກະແທກຂອງມັນໃນອະນາຄົດຈະມີຫຍັງແດ່ ແລະ ຈະເປັນແນວໃດ ໃນທຸກໆປີ ພລາສຕິກ 8 ລ້ານຕັນ ໄປສຸດສິ້ນຢູ່ໃ ນຫ້ວຍນ້ຳລຳເຊຕ່າງໆຂອງໂລກນີ້ ນັ້ນມີດ້ວຍຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ຂະໜາດ ອັນມີດ້ວຍປລາສຕິກຈາກບ້ານເຮືອນ ການຄ້າການຂາຍ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ດັ່ງຖົງພລາສຕິກ ມີຮອດເຖິງມາໂຄຣພລາສຕິກທີ່ເ ປັນຝຸ່ນນ້ອຍໆ ນ້ອຍກວ່າ 5 ມິນລີແມັດຜ່າກາງ ນັກຄົ້ນຄວ້າທັງຫຼາຍມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຍິ່ງຂຶ້ນກ່ຽວກັບມາໂຄຣພລາສຕິກ ນັກວິທະຍາສາດເຫັນວ່າມັນມີຢູ່ມາກມາຍໃນນ້ຳຈືດທີ່ຄົນເຮົາດື່ມເຮົາກິນ ໜັງ ສືລາຍງານອັນໜຶ່ງທີ່ຖືກເປີດເຜີຍອອກມາໃນວັນທີ 22 ເດືອນ 8 ສາກົນ ປີ 2019 ແມ່ນວ່າ ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກຮູ້ເຫັນວ່າ ມະນຸດບໍລິໂພກມາໂຄຣປລາສຕິກ ແຕ່ກໍເວົ້າວ່າ ຜົນສະທ້ອນຂອງມັນທີ່ມີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຂອງຄົນເຮົາແມ່ນຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າມັນເປັນແນວໃດ ທ່ານ Paul Harvey ນັກວິທະຍາສາດໃນດ້ານແວດລ້ອມທີ່ Macquarie University ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີເຍເວົ້າວ່າ We don't have a really terribly good idea of what happens once the micro

ມາໂຄຣມີເຕີ ຄົງຜ່າຜ່ານອອກໄປຈາກຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ແຕ່ກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍທີ່ວ່າ ຊິ້ນນ້ອຍໆ ຮ່ວມດ້ວຍປລາສຕິກນ້ອຍເຖິງຂັ້ນນາໂນ ທີ່ອະໄວຍະວະຂອງຄົນເຮົາສາມາດເອົາມັນເຂົ້າໄ ປໃນລະບົບເລືອດຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວນຳເອົາອາການ ແລະ ພະຍາດຕ່າງໆມາສູ່ເຮົາ ກ່ຽວກັບນາໂນ ແມ່ນການວັດແທກ ຄືວ່າ 1 ມິນລີແມັດ ເທົ່າກັນກັບ 1 ລ້ານນາໂນ

chemistry in which certain bacteria rather might become uh, resistant to ກ່ຽວກັບທີ່ມັນເຂົ້າໄປໃນເລືອດຂອງເຮົານັ້ນ ແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ນັກວິທະຍາສາດກຳລັງສຶກສາເບິ່ງຢູ່ຢູ່ຕໍ່ໄປ ແຕ່ໜັງສືລາຍງານຂອງອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກ ກໍຢາກໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຈິ ດໝັ້ນໃຈແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກທັງຫຼາຍວ່າ Microplastics, like all pollutants in the environment, all contaminants in the environment, should be treated the same way. ຍ້ອນທີ່ວ່າມີການຂາດເຂີນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບໄມໂຄຣພລາສຕິກຢູ່ ພວກເພິ່ນເຊື່ອວ່າຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບໄມໂຄຣພລາສຕິກແມ່ນມີໜ້ອຍ ບໍ່ຮູ້ວ່າຜົນສະທ້ອນຂອງໄມໂຄຣພລາສຕິກທີ່ມີຕໍ່ຄົນເຮົາມີເທົ່າໃດ ແລະ ຮ້າຍແຮງປານໃດ ແຕ່ເວົ້າວ່າມີໜ້ອຍ ກໍເປັນສິ່ງທີ່ຄວນນຶກຄິດເບິ່ງ ທ່ານຮາເວເວົ້າວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າຍ້ອນທີ່ວ່າມັນບໍ່ມີການຄົ້ນຄວ້າຫຼ າຍຊື່ໆກ່ຽວກັບມາໂຄຣພລາສຕິກ ແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງວ່າບໍ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນຳ ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບມາໂຄຣພລາສຕິກ ຫາກໍກັບກາຍເປັນສິ່ງທີ່ສາທາລະນະຊົນ ຖືວ່າເປັນບັນຫາໃນຂ່າວເ ມື່ອ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ ນີ້ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນເຫັນວ່າ ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ດ້ວຍເຫດໃດມີການຄົ້ນຄວ້າໜ້ອຍກ່ຽວກັບມາໂຄຣພລາສຕິກ ທ່ານ ດຣ ທາວາ ປາລາຊິຊາມີ ທີ່ສູນກາງ Global Center for Environment

ຄວນຄວບຄຸມພລາສຕິກດີຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ການຊອຍພລາສຕິກເມື່ອທີ່ກະທຳໄດ້ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າ ການອະນາໄມນ້ຳເປັນວິທີການທີ່ໄດ້ຜົນ ຍ້ອນວ່າມັນສາມາດເອົາພລາສຕິກທີ່ມີຢູ່ໃ ນນ້ຳອອກໄດ້ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 90% ໂດຍການຕອງມັນ

ໃນບ້ານໃນເຮືອນຂອງທ່ານເດ ມີໄມໂຄຣປລາສຕິກບໍ່? ຄັນວ່າມີ ມີຫຼາຍປານໃດ? ແນ່ນອນ ມີ ເຊັ່ນ ມີມາຈາກເຕົາອົບເຄື່ອງ ນີ້ກະທັ້ງທີ່ວ່າເຕົາອົບເຄື່ອງມີດາງແຊກັ່ນຕອງຂີ້ຝຸ່ນທີ່ອອກມາຈາກມັນ ໃນເມື່ອທີ່ເຮົາອົບເຄື່ອງໃນຫ້ອງອົບເຄື່ອງໃນບ້ານເຮືອນຂອງເຮົາ ເຮົາຈະເຫັນຢູ່ຕາມຝ າຂອງຫ້ອງອົບເຄື່ອງນັ້ນ ຫຼື ຝາດ້ານນອກຂອງບ້ານ ທີ່ເອົາທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງເຕົາອົບເຄື່ອງອອກໄປນັ້ນ ມີໄມໂຄຣປລາສຕິກຕິດຢູ່ຢ່າງມາກມາຍ ຄືຂີ້ຝຸ່ນນ້ອຍໆທີ່ມັນເປັນຝອຍຕິດຢູ່ຕາມຝາຕ່າງໆ ເ ຖິງແມ່ນວ່າມັນນ້ອຍປານນັ້ນກໍຕາມ ເຮົາກໍຍັງມອງເຫັນໄດ້ ໄດ້ເລັກນ້ອຍ ແຕ່ບາງສ່ວນນັ້ນເຮົາມອງບໍ່ເຫັນ ເພາະມັນນ້ອຍເຖິງຂັ້ນນາໂນ ຄືເປັນໄມໂຄຣປລາສຕິກ ຄືນ້ອຍກວ່າ 1 ມິນລີແມັດເຖິງ 1 ລ້ານເທື່ອ ພຸ້ນ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ